From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັ ນທີ່ laovoanews.com ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ໃນລາຍການຂ່າວສານມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອູກາດາ ອູການດາ ກ່າວວ່າ ຊາວອູການດາ 30 ຄົນ ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນສູນປະຕິບັດການສໍ້ໂກງໃນມ ຽນມາ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍງານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາສຳລັບວັນອັງຄານມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານໄບເດັນຫວັງວ່າ ກາ ນຢຸດຍິງໃນເຂດກາຊາຈະມີຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລິກັນ ຈະຈັດການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນລັດມິຊິແກນ ແລະ ທ່ານເຊເລັນສະກີກ່າວວ່າ ຄວາມພ່າຍແພ້ຂອງຣັດເຊຍ ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າການ ຮຸກຮານບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຫຍັງ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ໃນມື້ນີ້ ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນລາຍການດ້ວຍຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ອ່າ ແຜນການເນາະ ຫຼືວ່າຂໍ້ຕົກລົງການຢຸດຍິງໃນເຂດກາຊາຄັ້ງໃໝ່ ເຊິ່ງທ່ານຜູ້ຟັງ ອ່າ ພຸ ດທະສອນ ທິບສຸດາເນາະ ອ່າ ໃນທີ່ຜ່ານໆມານີ້ ອຳ ຫຼາຍໆຝ່າຍເນາະ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຊິເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເນາະ ເກີດຜົນ ຫຼືວ່າເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກະຍັງບໍ່ທັນມີຫຍັງ ຄືບໜ້າໄປຫຼາຍເທື່ອ ໂດ ຍ ອຳ ໃນວັນຈັນວານນີ້ເນາະ ອ່າ ປະທານາທິບໍດີ ອັນ ໂຈ ໄບເດັນເນາະ ກໍໄດ້ອອກມາສະແດງຄວາມ ອ່າ ຫວັງເນາະ ວ່າການຢຸດຍິງຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ຊິເກີດຂຶ້ນພາຍໃນອາທິດໜ້ານີ້ເນາະ ເຊິ່ງໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ຫຼາ ຍໆຝ່າຍເນາະ ຫຼາຍໆປະເທດເນາະ ກໍໄດ້ພະຍາຍາມເນາະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເນາະ ເພື່ອເຈລະຈາການຍຸຕິການສູ້ລົບເນາະ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ ເຈົ້າ ໂດຍທ່ານໄບເດັນກ່ າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນນິວຢອກວ່າ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ພວກເຮົາໃກ້ແລ້ວ ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດເທື່ອ ຄວ າມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະມີການຢຸດຍິງພາຍໃນວັນຈັນໜ້ານີ້ ບັນດານັກເຈລະຈາໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຢຸດການສູ້ລົບເປັນເວລາ 6 ອາທິດ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈ ະລວມເຖິງການປ່ອຍຕົວປະກັນທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສຈັບໂຕໄວ້ໃນເຂດກາຊາ ພ້ອມກັນກັບການປ່ອຍຕົວພວກນັກໂທດຊາວປາເລສະຕາຍທີ່ອິດສະຣາແອນຈັບໄວ້ ລົດບັນທຸກຫຼາຍຮ້ອຍຄັນທີ່ນຳເອົາກາ ນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາໃນແຕ່ລະມື້ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເຊັ່ນກັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິດສະຣາແອນ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວຈະບໍ່ປ່ ຽນແປງແຜນການຂອງອິດສະຣາແອນ ທີ່ຈະດຳເນີນການໂຈມຕີຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາ ທາງພາກໃຕ້ ໃນທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງອິດສະຣາແອນ ໃນການກຳຈັດກຸ່ມຮາມາສ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກາ ນປະຕິບັດການໃນເຂດຣາຟາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງນານາຊາດ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຊາວປາແລັດສະຕາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຊິ່ງພວກເຂົາຫຼາຍຄົນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຫຼົບ ໜີອອກຈາກພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເຂດກາຊາ ກຳລັງຊອກຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພ ຫ້ອງການຂອງນາ ຂອງທ່ານ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກອງທັບອິດສະຣາແອນ ໄດ້ມອບແຜນການເພື່ອອົບພະຍົບປະຊ າຊົນອອກຈາກເຂດການສູ້ຮົບໃນເຂດກາຊາ ພ້ອມກັບແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ໃຫ້ຄະນະລັດຖະມົນຕີສົງຄາມຂອງທ່ານ ພຸດທະສອນ ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດມິຊິແກນຂ ອງສະຫະລັດ ຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລິກັນ ດ້ວຍປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ອ ະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຄວາມຫ່າງຂອງໄຊຊະນະທີ່ວ່ານັ້ນ ຈະຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງກັບສັນຍານຂອງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຜູ້ລົງແຂ່ງຂັ ນສອງທ່ານໃນລັດທີ່ສຳຄັນນັ້ນ ກ່ອນໜ້າການແຂ່ງຂັນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ອີກຄັ້ງໜຶ່ງຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດມິຊິແກນແມ່ນບ້ານຂອງກຸ່ມຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍອ າຣັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ ແລະ ການຄັດຄ້ານຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ສຳລັບສົງຄາມຂອງອິດສະຣາແອນໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໄປຮ່ວມໃນວັນອັງຄານນີ້ ແທນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນໄດ້ຊະນະໃນທຸກໆລັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນການຕໍ່ສູ້ສຳລັບການສະເໜີຊື່ຂອງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະ ການຢັ່ງຫາງສຽງໃນລັດມິຊິແກນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານມີຄະແນນນຳໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລັດດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທ້າຊີງຄົນສຳຄັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄ າໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຈະພ່າຍແພ້ໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງເດືອນພະຈິກນີ້ ທ່ານນາງ ເຮລີ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈ ະສູ້ໄປຈົນຮອດຢ່າງໜ້ອຍການແຂ່ງຂັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Super Tuesday ໃນວັນທີ 25 ມີນານີ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ 15 ລັດ ສອງເຂດແດນ ແລະ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນທັງໝົດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພັກຣີພັບບລິ ກັນ ພັກຣີພັບບລິກັນຈະປະກາດຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໃນເດືອນກໍລະກົດ ພັກເດໂມແຄຣັດຈະຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຫຼັງໃ ນເດືອນສິງຫາ ອານາສັກ
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ 11 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 2 ລູກ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງຂຶ້ນໃນການໂຈມຕີຊ່ວງຂ້າມຄືນຕົກທັງໝົດ ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣ ນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທັງໝົດ 13 ລຳ ແລະ ລູກສອນ ແລະ ລູກສອນໄຟ 5 ລູກ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເຂດຄາກີບ ຊູມີ ດະນິໂປຣເປຕຣອບ ຄະເມວນິ ຄະເມວນິວສ ະກີ ແລະ ຄີໂຣໂວຣາດ ຍັງບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ບາດເຈັບໃນທັນທີເທື່ອ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສະກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານໃນວັນຈັນວານ ນີ້ວ່າ ການພົບປະຂອງຜູ້ນຳຢູໂຣບ ລວມມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄັງອາວຸດທາງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດອາວຸດ ການສະໜອງອາວຸດຈາກພັນທະມິດໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະ ການສືບຕໍ່ໃ ຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການສູ້ລົບຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊເລນສະກີ ກ່າວວ່າ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຮ່ວມກັນເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຈະເພີ່ມຄວາ ມໝັ້ນຄົງທີ່ແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໄປອີກຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ ເພາະການສູນເສຍແຕ່ລະຄັ້ງຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ຄວາມພ່າຍແພ້ແຕ່ລະຄັ້ງຂອງຣັດເຊຍ ສອນໃຫ້ຣັດເຊຍ ແລະ ສັດຕູ ຄົນອື່ນໆຂອງຢູໂຣບ ແລະ ໂລກເສລີໂດຍລວມເຫັນວ່າ ການຮຸກຮານບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຫຍັງ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງເຮົາຕໍ່ ພວກໄອຍະການຣັດເຊຍແມ່ນກຳລັງ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັງຄຸກປະທານຮ່ວມຂອງກຸ່ມສິດທິມະນຸດ Memorial ທີ່ໄດ້ຊະນະລາງວັນໂນເບລ ເປັນເວລາສາມປີ ຍ້ອນບົດລາຍງານທີ່ທ່ານໄດ້ຂຽນຕຳໜິວິຈານການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍໃນປີ 2022 ໃນລະຫວ່ າງການໃຫ້ການໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ພວກໄອຍະການໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ໂອເລັກ ອໍລອຟ ອາຍຸ 70 ປີ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃຫ້ກອງທັບບົກຣັດເຊຍ ທ່ ານ ອໍລອຟ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງສານ ໄດ້ອະທິບາຍການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານດັ່ງກັບການບີບຮັດເສລີພາບ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ອໍລອຟ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານນັ້ນຖືກຕີພິມ ຍ້ອນກັບໄປໃນເດືອນຕຸ ລາປີກາຍນີ້ ສານແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທ່ານ ແລະ ໄດ້ປັບໃໝທ່ານເທົ່າກັບ 1,600 ໂດລາ ເຊິ່ງແມ່ນການລົງໂທດທີ່ເບົາກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ຄົນອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ວິຈານສົງຄາມທີ່ດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ ການດຳເນີນຄະດີດັ່ງ ກ່າວໄດ້ຖືກຂໍອຸທອນ ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການດຳເນີນຄະດີນີ້ຄືນໃໝ່ ເທື່ອນີ້ພວກໄອຍະການຣັດເຊຍແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳນົດການລົງໂທດທີ່ໜັກກວ່າ ໂດຍແນໃສ່ໂທດຂັງຄຸກ 2 ປີກັບ 11 ເດືອນ ຄຳຕັດສິນແມ່ນຄາ ດວ່າຈະມີອອກມາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຣັດເຊຍແມ່ນໄດ້ທຳການປາບປາມການຄັດຄ້ານລັດຖະບານຢ່າງບໍ່ລົດລະໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ບຸກລຸກຢູເຄຣນ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ການ ປະຕິບັດການທາງທະຫານພິເສດ ອານາສັກ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່າທີຮຸກຮານຂອງຈີນຢູ່ເອເຊຍ ປ່ຽນແປງພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ຍີ່ປຸ່ນ ສາມາດສະແດງບົດບາດຫຼາ ຍຂຶ້ນ ໃນຖານະເປັນຜູ້ມີອິດທິພົນ ແລະ ເປັນແຮງຕ້ານຖ່ວງຕໍ່ຈີນ ທ່ານ ຊຸອິຊິ ໂຮ ໂຮໂຊຢະ ສາດສະດາຈານທາງດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງປະເທດ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເກອິໂອ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ກ່າ ວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຟູມິໂອ ກິຊິດະ ສາມາດສືບຕໍ່ສ້າງເປົ້າໝາຍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນກ່ອນ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ ຜູ້ທີ່ເບິ່ງວ່າຍີ່ປຸ່ນກຳລັງປົກປ້ອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍລະຫວ່າງປະເທ ດທີ່ເສລີ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງພັນທະມິດຢູ່ທາງຊີກໂລກໃຕ້ ສູນກາງຂອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງໂລກແມ່ນ ສັກສີຂອງມວນມະນຸດ ເຊິ່ງທ່ານ ກິຊິດະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນເວລາກ່າວຕໍ່ກ ອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຄຳປາໄສທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກ່າວເຖິງສິດທິມະນຸດ ຫຼື ປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານກ່າວຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ໂລກປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາທີ່ຊັບຊ້ອ ນ ແລະ ກ່ຽວພັນກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ພະຍາດຕິດແປດ ໄປຈົນເຖິງບັນຫາທ້າທາຍຕໍ່ກົດໝາຍ ປັດຈຸບັນນີ້ ໃນເວລາທີ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ແມ່ນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍ ເປັນມາ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຄົມສາກົນຍັງມີການແບ່ງແຍກທາງດ້ານອຸດົມຄະຕິ ຫຼື ດ້ານຄຸນຄ່າຢູ່ ທ່ານກ່າວວ່າ ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່ າ ພວກເຮົາຄວນກັບຄືນສູ່ພື້ນຖານຂອງການຮັກສາຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ ແລະ ກຽດສັກສີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ ການປ່ຽນແປງທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນທ່າທີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຈິງທາງ ດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ກຳລັງມີການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ທີ່ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໄດ້ແຜ່ລາມໄປສູ່ໂຕກຽວເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ເນື່ອງຈາກລັດທິອານານິຄົມທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະ ຮຸນແຮງຂອງປະເທດ ດັ່ງກ່າວ ພຸດທະສອນ ນັກຂຽນຂ່າວອອນລາຍຊາວຈີນ ທີ່ມີຊື່ສຽງສອງຄົນທີ່ໜີໄປລີ້ໄພຢູ່ປະເທດກ່າວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກຳລັງດຳເນີນການສືບສວນຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍ ຫຼາຍລ້ານຄົນ ຂອງ ພວກເຂົາໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍສາກົນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ ທີ່ກຳລັງເພີ່ມການຂັດຂວາງຄຳເວົ້າກ່ຽວກັບການວິຈານ ເຖິງແມ່ນວ່າເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງປະເທດກໍ ຕາມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວ AP ອະດີດນັກຂ່າວ CCTV ຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ ຫວັງ ຊີອານ ແລະ ນັກສິລະປິນທີ່ກາຍມາເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງ ທ່ານ ລີ ຢິງ ເຊິ່ງທັງສອງຄົນເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຜູ້ ປະກາດຂ່າວຂອງຈີນທີ່ບໍ່ມີການກວດກາ ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມຕ່າງກັນຂອງວັນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກຳລັງສອບຖາມຜູ້ຄົນທີ່ຕິດຕາມພວກຂະເຈົ້າຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ ຕິດຕາມຂະເຈົ້າຈົ່ງລະມັດລະວັງ ເຊັ່ນ ຍຸຕິຕິດຕາມບັນຊີທາງອອນລາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທຳການປ່ຽນແປງຊື່ຜູ້ໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ກາ ແລະ ການກະກຽມທີ່ຈະຕັ້ງຄຳຖາມ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງປະເທດຈີນ ທ່ານ ລີ ຢິງ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ອາຈານ ລີ ກາຍມາເປັນຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ເນື່ອງຈາກເປັນແຫຼ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຂອງໜັງສືສີຂາວ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ ຂອງການປະທ້ ວງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເມື່ອປີ 2022 ບັນຊີທາງອອນລາຍຂອງອາຈານ ລີ ໃນສື່ສັງຄົມ X ຫຼື Twitter ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ @yutusheli ໃນໂພສຂ່າວ ແລະ ວິດີໂອທີ່ສົ່ງໂດຍຜູ້ໃຊ້ ເຊິ່ງກວມເອົາທຸກສິ່ ງຈາກການປະທ້ວງທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄປຈົນເຖິງວິດີໂອທີ່ແພ່ລາມຢ່າງໄວວາ ກ່ຽວກັບເຫດການໃນຊີວິດຈິງ ທີ່ຖືກປິດບັງໃນອິນເຕີເນັດຂອງຈີນ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວໂຮມໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ ສອງໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ລັດຖະບານອູການດາກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນ ຊາວອູການດາປະມານ 30 ຄົນ ທີ່ຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໃນມຽນມາ ໂດຍຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນພວກຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຊັກຊວນໄປທີ່ນັ້ນ ໂດຍພວກຄ້າມະນຸດ ພ້ອມດ້ວ ຍການສັນຍາໃຫ້ ໃຫ້ວຽກເຮັດ ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍແກ໊ງທີ່ດຳເນີນການຫຼອກລວງ ຮາລິມາ ອາຕູມານີ ແລະ ມູກາຊາ ຟຣານຊິສ ມີລາຍງານເພີ່ມເຕີມຈາກນະຄອນຫຼວງກຳປາລາ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົ າເຈົ້າໄດ້ໂອ້ລົມກັບຊາວອູການດາຄົນອື່ນໆ ທີ່ສາມາດຫາທາງກັບຄືນບ້ານໄດ້ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ທ້າວ ຟຣານຊິສ ມູກີຊາ ນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາມາດເດີນທາງກັບຄືນເມືອອູການດາໄດ້ແລ້ວ ລຸນຫຼັງຝັນຮ້າຍຈາກປະສົບການຢູ່ໃນເອເຊຍ ລາວກ່າວວ່າ ມັນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຫຼັງຈ າກທີ່ລາວໄດ້ຮັບເອົາວຽກເປັນຜູ້ຈັດການດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ເປັນນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ IT ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ລາວເດີນທາງໄປຮອດປະເທດລາວ ທ້າວ ມູກີຊາ ກ່າວວ່າ ເຈົ້ານາຍຂອງລາວບອກວ່ າລາວຕິດໜີ້ພວກເຂົາໃນຈຳນວນເງິນ 16,000 ຢວນ ຫຼື 2,225 ໂດລາ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກຂອງລາວກໍໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນ ລາວກ່າວວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍຄາດຄິດວ່າ ຊິມີຜູ້ໃດມາບອກຂ້ອຍວ່າ ເຈົ້າເປັນ ທາດຂອງຂ້ອຍແລ້ວ ແລະ ເຈົ້າຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ຂ້ອຍ ທ້າວ ຟຣານຊິສ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກັກຂັງເອົາໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ໂທລະສັບມືຖືຂອງລາວໄວ້ ແລ້ວຂາຍລາວໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ ງຢູ່ໃນມຽນມາ ໂດຍສົ່ງລາວໄປທາງເຮືອລ່ອງຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ແທນທີ່ລາວຈະເປັນຜູ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຈັດ ຈັດການຂໍ້ມູນ ລາວຊ້ຳພັດຖືກບັງຄັບໃຫ້ເດີນ ດຳເນີນການຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ວິດີໂອນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄວໜຸ່ມ ຄືທ້າວມູກີຊາ ເຊິ່ງຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປທຳການຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ກັບບັນດາພວກຜູ້ຊາຍທີ່ໃສ່ເຄື່ອງແບບທະຫານ ທ້າວມູກີຊາກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກບັງ ຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ຍາກລຳບາກຫຼາຍ ເຊິ່ງລາວກ່າວວ່າ If you don't get a person that's like the the old it's a due to the ຖ້າເຈົ້າຫາຄົນບໍ່ໄດ້ ມັນແມ່ນມື້ທີ່ພວກເຂົາຈະເວົ້າວ່າບໍ່ມີຜົນຜະລິດ ດັ່ງນັ້ນໃນທີ່ສຸດ ເ ຈົ້າຈະຖືກລົງໂທດໂດຍຖືກເອົາໄຟຟ້າຊັອດ ຖືກຕີ ແລ້ວຖືກກັກຂັງ ບາງຄັ້ງເຈົ້າກໍຖືກລ່າມໂສ້ຕິດກັບຕັ່ງ ຄືວ່າຖ້າເຈົ້າເວົ້າ ບໍ່ ຂ້ອຍບໍ່ເຮັດວຽກ ຂ້ອຍເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍຢາກອອກໄປ ເຂົາກໍລ່າມໂສ້ເຈົ້າຕິດຢູ່ ກັບຕັ່ງ ທ້າວມູກີຊາກ່າວວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ລາວກໍສາມາດຫາທາງອອກໄປດ້ວຍການຕິດຕໍ່ຫາຫຼາຍໆຄົນທີ່ລາວຈະເຮັດໄດ້ ໂດຍຕິດຕໍ່ຫາສະຖານທູດຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງ ກອນຍຸຕິທຳສາກົນ ອົງການສິດທິມະນຸດສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ສະຖານທູດອູກັນດາປະຈຳມຽນມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງກຳປາລາກ່າວວ່າ ຊາວອູກັນດາປະມານ 30 ຄົນ ກຳລັງຖືກກັກຂັງພາຍ ໃຕ້ສະພາບການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ຢູ່ໃນມຽນມາ ໃນຂົງເຂດທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍພວກກະບົດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານທະຫານຂອງປະເທດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາດຳເນີນການໂດຍກຸ່ມແກ້ງອາຊະຍາກອນຈີນ ຜູ້ທີ່ມັກລັກລອບເອົາພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຜ່ານໄປທາງປະເທດເຄນຢາ ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງແກ້ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າເດີນທາງໄປຮອດເອເຊຍ ທ່ານເດຣິກ ບາຊາເລຍວາ ຄີກັນຢີ ຮອງຜູ້ປະສານງານດ້ານການປ້ອງກັນການຄ້າມະນຸດແຫ່ງຊາດຂອງອູກັນດາກ່າວວ່າ ທາງການອູກັນດາໄດ້ຍົກເອົາເລື່ອງນີ້ເປັນສຳຄັນກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານມິນອອງລາຍ ຂອງມຽນມາ ຜູ້ທີ່ໄ ດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຊາວອູກັນດາທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕຈະບໍ່ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາທີ່ພົວພັນກັບການເຂົ້າເມືອງ ທ່ານຄີກັນຢີກ່າວວ່າ But of course they also acknowledge that uh, the area is rebel ແຕ່ແນ່ນອນ ພວກເຂົາຍັງຍອມຮັບວ່າບໍລິເວນດັ່ງກ່າວຖືກຄວບຄຸ ມໂດຍພວກກະບົດ ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ພວກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ພົວພັນນຳເລື່ອງການຂາດລະບຽບກົດໝາຍໃນແງ່ຂອງພວກທະຫານບ້ານນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ໂຄສົກຂອງກອງທັບມຽນມາບໍ່ໄ ດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງ VOA ເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຫັນຕ່າງໆ ທ່ານນາງເມນາ ຊຽງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ໂດຍຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ພວກແກ້ງທັງຫຼາຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄົນທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາອື່ນໆ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫຼອກລວງຄົນຢູ່ນອກປະເທດຈີນ ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ East Africans do speak good English so that means it's easier ຊາວອາ ຟຣິກາຕາເວັນອອກພາກັນເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ດັ່ງນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ມັນງ່າຍຫຼາຍເມື່ອເວົ້າເຖິງການຫຼອກລວງ ທີ່ພວກເຂົາອາດຈະສາມາດແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄົນຈາກປະເທດອື່ນໆ ຫຼາຍກວ່າພຽງແ ຕ່ຊາວຈີນ ນອກນັ້ນ ບາງຄັ້ງພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ໃຊ້ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍໂທຜ່ານທາງວິດີໂອ ເພື່ອຫຼອກລວງພວກທີ່ຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກນັ້ນ ເຈົ້າຈະຕ້ອງການໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິ ດໄດ້ແມ່ນບໍ່ ຄືກັບວ່າເຈົ້າເອົາຄົນຈີນທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ ມັນກໍອາດຈະຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ທ່ານນາງຊຽງກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທາງອາຍາແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍຜ່ານລ ະບົບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢູ່ໃນມຽນມາ ທັງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານທະຫານ ແລະ ພວກກະບົດ ບ່ອນທີ່ບັນດາບຸກຄົນຕ່າງໆມີອຳນາດ ແລະ ບ່ອນລີ້ໄພຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບກຸ່ມແກ້ງອາດຊ ະຍາກອນທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ທິບສຸດາ VOA
ນັກທຸລະກິດການຄ້າໃນລາວຕ້ອງແບກຮັບຕົ້ນທຶນໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດສູງຂຶ້ນ ເພາະຕ້ອງຈ່າຍທັງພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ທີ່ລວມຄ່າອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆນ ຳດ້ວຍ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດການຄ້າຂາອອກຂາເຂົ້າໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າ ສາເຫດທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ອັນເ ຮັດໃຫ້ລາວຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ວງດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືການທີ່ບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວຕ້ອງແບກຮັບຕົ້ນທຶນໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດທີ່ສູງ ຂຶ້ນໂດຍບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພາະການທີ່ຕ້ອງຈ່າຍທັງພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆຫຼາຍຂັ້ນຕອນເກີນໄປ ໂດຍລວມເຖິງການທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວ ກຈາກພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານດ້ວຍ ເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 20 ໜ່ວຍງານໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກໍຍັງມີຫຼາຍໆກໍລະນີເນາະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກາ ນຂໍອະນຸຍາດນຳອອກສິນຄ້າ ກະມີຫຼາຍຂັ້ນຫຼາຍຕອນ ບາງປະເພດສິນຄ້ານີ້ເວົ້າຂໍອະນຸຍາດນຳກະເປັນ 20 ກວ່າກາປະທັບ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາສິນຄ້າອອກ ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກະຖືວ່າອັນນີ້ຫັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມພາກັນກວ ດກັນຄືນວ່າ ຂອດໃດທີ່ວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນລະໃຫ້ຕັດເນາະ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ພາກທຸລະກິດ ເພິ່ນກໍຈົນເວົ້າວ່າ ດຽວນີ້ນີ້ອັນສິ່ງອຸດຕັນຕ່າງໆໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ມັນບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນອື່ນເ ປັນຜູ້ເຮັດ ມັນແມ່ນພາກລັດເຮົານີ້ເປັນຜູ້ສ້າງຂຶ້ນມາເອງ ສ່ວນການຜະລິດສິນຄ້າໃນລາວກໍຍັງມີຄຸນນະພາບຕ່ຳ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ເລີຍ ທັງຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ອີກດ້ວຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການຕົກລົງທາງການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດໄວ້ແລ້ວກໍຕາມ ຫາກແຕ່ດ້ວຍການຜະລິດສິນຄ້າຂອງລາວທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຫຼືວ່າບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາ ບຕາມຕ້ອງການຂອງຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານລາວກໍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢ່າງຈຳກັດດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ລາວຈະເພີ່ມການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນປັດ ຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ສຳລັບພໍບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັນກັບການສົ່ງອອກນີ້ ອັນຫຼັກໆແມ່ນບັນດາປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນນັບມື້ນັ ບມີມາດຖານສູງຂຶ້ນ ຕ້ອງການຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ໃນການເຈລະຈາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ ກ່ອນຊິໄດ້ລາຍການໜຶ່ງຫັ້ນ ເພາະໄດ້ເຈລະຈາຕ່ຳສຸດ 2 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ປະເທດຄູ່ຄ້າ ກໍມັນບໍ່ໄປຕາມແຜນບຸ ລິມະສິດຂອງເຮົາແຫຼະ ອັນທີ່ເຮົາມີທ່າແຮງ ມີຈຳນວນຫຼາຍ ເຮົາຢາກສົ່ງອອກ ແຕ່ເພິ່ນກໍກຳນົດເອົາອັນທີ່ເພິ່ນຢາກໄດ້ ຊັ້ນຫັ້ນ ເຫັນວ່າມັນມີບັນຫາ ໃນປີ 2023 ລາວສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໃ ນມູນຄ່າລວມກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 25% ທຽບໃສ່ປີ 2022 ໃນນີ້ ເປັນການສົ່ງອອກພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກພືດ ທີ່ມູນຄ່າລວມ 1,800 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົ່ງອອກສັດປີກ ງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແ ລະ ແກະ ໃນມູນຄ່າລວມເກືອບ 200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໄດ້ຮັບໂຄຕາໃນການສົ່ງງົວໄປຈີນເຖິງ 500,000 ຕົວໃນແຕ່ລະປີກໍຕາມ ແຕ່ດ້ວຍລະບົບການລ້ຽງງົວທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຕາມກຳນົ ດຂອງລັດຖະບານຈີນ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງງົວໄປຈີນໄດ້ຕາມໂຄຕາດັ່ງກ່າວ ໂດຍກະຊວງການຄ້າຈີນໄດ້ກຳນົດ 12 ເງື່ອນໄຂດ້ວຍກັນ ສຳລັບການນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວ ກໍຄື ງົວຕ້ອງມີນ້ຳໜັກ 350 ກິໂລກຣາມຂຶ້ນໄປ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີ ຕ້ອງມາຈາກພື້ນທີ່ທີ່ປາສະຈາກພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຕ້ອງລ້ຽງຢູ່ເຂດທ້ອນໂຮມຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ຕ້ອງມີການລ້ຽງແຍກເພດ ຈະຕ້ອງກວດບໍ່ພົບພະຍາດຕິດຕໍ່ທຸກຊະນິດ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽ ນສັດ ກວດກາການຖືພາ ສັກຢາກັນໂລກປາກເປື່ອຍລົງເລັບ 2 ເຂັມ ຈັດເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວິໄຈພະຍາດເປັນປະຈຳທຸກເດືອນ ຕິດຕາມການໃຊ້ອາຫານ ແລະ ຢາປິ່ນປົວ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ໄດ້ມາດຕະ ຖານ ແລະ ຕ້ອງກັກສັດ 30 ວັນກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປຈີນ ສ່ວນການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວໄປຈີນໃນປີ 2023 ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 1,500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 85 ເປີເຊັນ ທີ່ເປັນໂຄຕາພິເສ ດທີ່ລັດຖະບານຈີນອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳຈາກລາວຈຳນວນ 18 ຊະນິດ ສ່ວນປີ 2024 ນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງຄາດຫວັງວ່າລັດຖະບານຈີນຈະເພີ່ມໂຄຕາໃຫ້ອີກໃນ 91 ຊະນິດ ຊຶ່ງລັດຖະບານລາວໄດ້ສະ ເໜີຕໍ່ລັດຖະບານຈີນໄປແລ້ວ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີທີທ່າວ່າທາງການຈີນຈະເພີ່ມໂຄຕາການນຳເຂົ້າສິນຄ້າກະສິກຳຈາກລາວ ຕາມການສະເໜີດັ່ງກ່າວແຕ່ຢ່າງໃດ ນອກຈາກນີ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຍັງ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 3.9 ລ້ານຕັນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ລາວມີຜົນຜະລິດເຂົ້າສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນປະລິມານ 1.9 ລ້ານຕັນໃນປີ 2024 ນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ອື່ນພວກເຮົາມີລາຍງານສາລະຄະດີ ແລະ ລາຍງານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນເລື່ອງໃໝ່ມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະ ຍຸວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນ ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ສະມາຊິກທະຫານຂອງສະຫະລັດຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ວ າງເພີງເຜົາຕົນເອງຢູ່ດ້ານນອກຂອງສະຖານທູດອິສຣາແອລ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານສົງຄາມໃນເຂດກາຊານັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ອີງຕາມກາ ນກ່າວຂອງຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທ່ານນາງ ລີ ເລີເປ ໂຄສົກຂອງກົມຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຢືນຢັນການເສຍຊີວິດຂອງທະຫານອາກາດສະຫະລັດຄົນດັ່ງກ່າວ ທຳນຽບຫ້າແ ຈໄດ້ກ່າວວ່າ ການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວເປັນເຫດການໂສກນາດຕະກຳ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ຕິດຕາມສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ພົນຕີ ແພັດ ແພັດທຣິກ ຣາຍເດີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຂອງການກະທຳອື່ນໆ ເພື່ອ ເພື່ອເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ສົງຄາມຂອງສະມາຊິກທະຫານ ໜ່ວຍດັບເພີງ ແລະ ພະນັກງານສຸກເສີນຂອງເຂດນ ະຄອນຫຼວງ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ທະຫານອາກາດຂອງສະຫະລັດຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປຮັກສາໂຕຢູ່ໂຮງໝໍໃນອາການທີ່ສາຫັດ ເມື່ອວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຢູ່ນອກເຄື່ອງແບບຂອງສະຫະລັດໄດ້ດັບເພີງ ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໃສ່ຊຸດທະຫານ ໄດ້ຖ່າຍທອດສົດເຫດການດັ່ງກ່າວຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ຂ້ອຍບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນອີກຕໍ່ໄປ ຊາຍຄົນດັ່ງ ກ່າວນັ້ນໄດ້ກ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະຮວາດຕົນເອງດ້ວຍຂອງແຫຼວໃສ ແລະ ເຜົາຕົນເອງ ໂດຍຮ້ອງອອກມາວ່າ ປົດປ່ອຍປາແລັສໄຕນ໌ ອີງຕາມວິດີໂອທີ່ເຫັນໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ພຸດທະສອນ ຫວຽດນາມຄາດໝ າຍວ່າຈະສົ່ງອອກກະສິກຳຂອງຕົນໄປຈີນເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້ ຂະນະທີ່ທັງສອງປະເທດໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະທົບທວນຄືນລະບຽບການຕ່າງ ໃນການເປີດຕະຫຼາດໃຫ້ມີປະລິມານຂອງສັດປີກ ປາ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ ທ່ານນາງ ຟາມທິຮວນ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Ba Huan Corporation ໃນນະຄອນໂຮຈິມິນ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ສະໜອງສັດປີກ ແລະ ໄຂ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຍິນດີນຳການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຜູ້ບໍລິໂ ພກທີ່ໃຫຍ່ໂຕຂອງຈີນ ຈຳນວນ 1 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍສົ່ງອອກຊີ້ນໄກ່ ຫຼື ໄຂ່ເຂົ້າໄປຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ການຍົກເລີກຂໍ້ຫວງຫ້າມອັນນີ້ຈະເປີດປະຕູຕ່າງໆ ໃຫ້ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ແລະ ພວກກະເ ສດຕະກອນຊາວຫວຽດນາມທີ່ເຮັດຟາມລ້ຽງສັດ ທ່ານນາງ ຟາມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ພາສາຫວຽດນາມທາງໂທລະສັບ ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ ໃນປີ 2023 ຜະລິດຕະພັນຂອງສັດລ້ຽງຕ່າງໆ ກວມເອົາພຽງແຕ່ 1 ເປີເຊັນ ຂອງມູ ນຄ່າ 12,200 ລ້ານໂດລາ ໃນການສົ່ງອອກກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດນ້ຳໄປຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າວທາງການ Vietnam Plus ການສົ່ງອອກນົມງົວ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນົມ ກວມເອົາ 93 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອ ກຜະລິດຕະພັນສັດລ້ຽງທັງໝົດຂອງຫວຽດນາມໄປຈີນ ອີງຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງຫວຽດນາມ ທ່ານ ຈານ ທານ ນ າມ ໄດ້ປະກາດຫຼັງຈາກເດີນທາງໄປຈີນໄລຍະ 5 ວັນ ເມື່ອ 5 ເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ຈີນໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະພິຈາລະນາຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າສັດປີກຈາກຫວຽດນາມ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຊົມທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາທ່ານໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານອີກມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງເຄິ່ງ ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເ ວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ພົບກັນໃໝ່ໃນມື້ອື່ນ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ